ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى، شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق قىسمىدا ئۆزى مۇھاجىرەتتە شاھىت بولغان ئۇيغۇرلار ھاياتىدىكى ئەڭ زور ۋەقەنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلى ئىستانبۇلدا ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارالىق شەرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇ، يىگىرمىنچى ئەسىر ئۇيغۇر تارىخىدىكى تۇنجى قېتىملىق خەلقئارالىق مىللىي قۇرۇلتاي ئۇيغۇرلارنىڭ كېيىنكى ۋە بۈگۈنكى مىللىي سىياسىي كۈرەش پىروگراممىلىرىنى بېكىتىش رولىنى ئوينىغانلىقىنى ئەسلىدى. ئەسسالامۇئەلەيكۇم، ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم، سىز ئۆزىڭىز قاتناشقان بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلدىكى ئىستانبۇلدا ئېچىلغان شەرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى ياكى شەرقىي تۈركىستان قۇرۇلتىيى دەپ ئاتالغان شۇ قۇرۇلتاينىڭكى ئەھۋالى ھەققىدە بىر مەلۇمات بېرەلەمسىز؟ يەنى بۇ قۇرۇلتاي قانداق ئېچىلدى، قەيەردە ئېچىلدى ۋە باشقىلار ئەلۋەتتە. شەرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنىدىن ئون تۆتىنچى كۈنىگىچە تۈركىيەنىڭ ئەڭ چوڭ شەھىرى ئىستانبۇل شەھىرىدە ئېچىلغانىدى. بۇ قۇرۇلتاينىڭ بىرىنچى كۈنى شۇ ئىستانبۇل شەھىرىنىڭ ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ چوڭ زالىدا ئېچىلغان بولۇپ، ئىككىنچى كۈنىدىن تارتىپ قۇرۇلتاي ئىككىنچى، ئۈچىنچى كۈنلىرىنى ئىستانبۇلدىكى سۇلايمانىيە ۋەخپىسىدە داۋاملاشتۇرۇپ ئېچىپ ئاخىرىنى تۈگەتكەن.

ۋەكىللەر، رەسمىي ۋەكىل قاتناشقان بولسا، بىرىنچى، ئىككىنچى، ئۈچىنچى كۈندىكى يىغىنلاردا مىڭلاپ، بەش يۈزلەپ، ئۈچ يۈزلەپ ئادەملەر قاتناشقان بولدى. قۇرۇلتايغا مەن ئاۋسترالىيە شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى سۈپىتىدە قاتناشتىم. قۇرۇلتاينىڭ ئۈچىنچى كۈنى سۇلايمانىيە ۋەخپىسىدە قۇرۇلتاينىڭ ئاخىرى خۇلاسە چىقىرىلىپ، قۇرۇلتاي شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىنى قۇرغان بولدى. شۇ مىللىي كېڭەشنىڭ رەئىسلىكىگە شۇ قۇرۇلتايدا مەن سايلانغانىدىم.
بۇ قۇرۇلتاينى ئىقتىسادىي جەھەتتىن قوللاش ۋە باشقا ھەر جەھەتلەردىن بۇ قۇرۇلتاينىڭ نورمال يەنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېچىلىشىغا شەرت شارائىتلارنى ھازىرلاش ۋە باشقا جەھەتلەردە ئاساسلىق ئۇيغۇرلار ئۆزى رول ئوينىدىمۇ ياكى بىر خەلقئارالىق قوللاشلارغا ئېرىشىلدىمۇ؟
بۇ قۇرۇلتاينىڭ مەيدانغا كېلىشىدە ئاساسەن ئىقتىسادىي تەرەپتىن ياردەم قىپ شۇ ياردەملەرگە ئىگە چىققان بىزنىڭ سەئۇدى ئەرەبىستاندىكى غوپۇر ھاجىم باشلىق بايلىرىمىز ھەم ئەتراپتىكى ھەر ساھەدىكى شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەقىللىقىنى، ئازادلىقىنى، ئەركىنلىكىنى قوللىغۇچى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا تەبىقىدىكى زاتلىرىمىز ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي ياردەملىرى بىلەن بۇ قۇرۇلتاينى ماددىي تەرەپتىن تەمىنلىگەن بولدى.
بۇ تۇنجى قېتىملىق خەلقئارالىق قۇرۇلتاينىڭ بىر قاتار پىروگراممىلىرى، خىتابنامىلىرى ۋە باشقا سىياسىي پىروگراممىلىرىنىڭ تۈزۈلگەنلىكى ھەققىدە مەلۇماتلار بار. پىروگراممىسىدا ئاساسلىق قانداق ئىدىيەلەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى؟
قۇرۇلتاي ئاساسەن ئۆزىنىڭ سىياسىي پىروگراممىسىدا ئون ئىككى ماددىلىق خىتابنامىنى ئېلان قىلىپ، شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ بۇندىن كېيىنكى يۆنىلىشىنى، سىياسىي يوللىرىنى، پىروگراممىلىرىنى يورۇتۇپ بەرگەن بولدى. بۇ، بۇ قۇرۇلتايدا قوبۇل قىلىنغان ئون ئىككى ماددىلىق سىياسىي پىروگرامما. كېيىنكى ۋاقىتتا خەلقئارادىكى شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرىنىڭ مەيدانغا كېلىشىدە سىياسىي تەرەپتىن بىر ئىدىيەۋى ئاساس بولۇپ، شۇ تەشكىلاتلارنىڭ مۇستەقىللىق يولىنى يورۇتۇپ بەرگەن بولدى.
بۇ قۇرۇلتاينىڭ شۇ توقسىنىنچى يىللاردىن كېيىنكى خەلقئارا سەۋىيەدە باشلانغان ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي سىياسىي ھەرىكەت پائالىيەتلىرىگە نىسبەتەن قانداق بىر رول ئوينىدى؟ سىز بۇنى قانداق چۈشىنىسىز؟
ئاساسەن ئېيتقان چاغدا بۇ خىتاي كوممۇنىست ئىشغالىيەتچىلىرىنىڭ قىرىق نەچچە يىللىق ئىشغالىيىتىدىن كېيىن ئېچىلغان بۇ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ تۈركىيەدە ئاچقان بۇ يىغىنى، قۇرۇلتايى ناھايىتى چوڭ ئەھمىيەتكە ئىگە. بۇ تەرەپتىن ئېيتقان چاغدا بۇ قۇرۇلتاي شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنىڭ يېڭى دەۋردىكى يۆنىلىشىنى، سىياسىي پىروگراممىلىرىنى مەيدانغا كەلتۈرۈشتە ناھايىتى چوڭ روللارنى ئوينىغان بولدى. بۇ قۇرۇلتاي ئۆزىنىڭ مۇھاجىراتتىكى ۋەكىللىرى ئۆتكەن كۈرەش تارىخىغا يەكۈن ياساپ، نۆۋەتتىكى مەملىكەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى ۋەزىيەتنى نەزەردە تۇتۇپ، شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىنىڭ نىشاننى ئىستىقلال، مۇستەقىللىق دەپ بەلگىلەپ، مەملىكەت ۋە خەلقئارادىكى شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا ئون ئىككى ماددىلىق سىياسىي پىروگراممىنى تەقدىم قىلغان بولدى. بۇ پىروگرامما ئاساسىدا كېيىنكى ۋاقىتلاردا خەلقئارادا قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى شۇ ئون ئىككى ماددىلىق سىياسىي پىروگراممىنى ئاساس قىلغان دەۋر قىلغان ئاساستا ئۆزلىرىنىڭ تەشكىلاتلىرىنى قۇرۇپ ھەم خەلقئارادىكى تەشكىلاتلار بىلەن بىرلىشىشكە تىرىشىپ، ھازىرقى ۋاقىتتا شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ خەلقئارادا تونۇلۇشىغا ئاساسىي ئىدىيەۋى ئۇل سالغان شەرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى دېسەك خاتا قىلغان بولمايمىز.
بۇ قېتىمقى قۇرۇلتاي نېمە سەۋەبتىن بۇ ئىستانبۇلدا ئېچىلدى؟
تۈركىيە دۆلىتى مىللىتىمىزگە تارىخىي، مىللىي مەدەنىيەت، كۇلتۇر جەھەتلەردىن تارىختىن بۇيان يېقىن بولۇشى، تارىخىمىزدا ئۆتكەن ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ ۋەتىنىمىزدىكى تۈركچۈلۈك ئىدىيەسىنىڭ تەسىرى، بولۇپمۇ ۋەتىنىمىزنىڭ جەنۇبى شەرقىي تۈركىستاندا شۇ سەۋەبلەر تۈپەيلى خەلقىمىزنىڭ تۈركىيەگە بولغان يېقىن كۆزقاراشلىرى ھەم مۇناسىۋىتى. ئۇندىن باشقا، ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ شەرقىي تۈركىستان داۋاسى ئۈچۈن بۇرۇندىن تارتىپ تۈركىيەنى تاللىشى ۋە ھايات قالغان مۆتىۋەرلىرىمىزدىن ئەيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن ئەپەندىنىڭ تۈركىيەدە بولۇپ، شۇ يەنە شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنى ۋەتەندىن ئايرىلغاندىن كېيىنمۇ تۈركىيەدە داۋاملاشتۇرۇشى بىلەن، شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىسىنىڭكى قۇرۇلۇشى بىلەن ھەم ئۇنىڭكى تەشۋىقات پائالىيەتلىرى بىلەن، شۇنىڭ بىلەن تۈركىيەدىكى تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ۋە تۈركىيە پارلامېنتىدىكى تۈرك مىللىي ھەرىكەت پارتىيىسىنىڭ باشلىقى ئالىپ ئارسلان تۈركەشنىڭ رەھبىرىمىز ئەيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن بىلەن يېقىن بولغان مۇناسىۋەتلىرى ھەم تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ شۇ دەۋردىكى شەرقىي تۈركىستان داۋاسىغا مۇمكىن قەدەر ئىگە چىقىشى بىلەن بۇ بىزنىڭكى قۇرۇلتايىمىز ئۆزىنىڭ ئورنىنى تۈركىيەدە ئېچىشنى ماقۇل تاپقان ئىدى.
تۇنجى قېتىملىق بۇ خەلقئارالىق شەرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيىنىڭ ئېچىلىشىدىكى ئارقا كۆرۈنۈش، خەلقئارالىق ۋە ئىچكى ئارقا كۆرۈنۈش، سەۋەب، ئامىللار نېمىلەردىن ئىبارەت؟
شەرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيىنىڭ توقسىنىنچى يىللارنىڭ بېشى بېرلىن تېمىنىڭ يىقىلىشى ھەم شۇنىڭ بىلەن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بىرىنچى يىلدىن باشلاپ سوۋېت ئىمپېرىيىسىنىڭ پارچىلىنىپ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش تۈرك دۆلىتى ھەم ئون تۆت دۆلەتنىڭ ئايرىم مۇستەقىل بولۇپ چىقىش ئەھۋاللىرى بۇ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى مۇستەقىللىق شاماللىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا ئېقىپ كىرىشى بىلەن شەرقىي تۈركىستاندىمۇ چوڭ ئۆزگىرىشلەر بولۇشقا باشلىدى ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بىرىنچى يىلى سوۋېت ئىمپېرىيەسىنىڭ غۇلىشىدىن كېيىن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈرك دۆلەتلىرى جۇمھۇرىيەتلىرى مۇستەقىللىققا ئېرىشكەندىن كېيىن، چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار باھار يامغۇرىدىن كېيىن مايسىلاردەك ئۈنۈپ چىقىپ، ھەر قايسى تۇرۇۋاتقان دۆلەتلىرىدە ئۆزىنىڭ شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنى قىلىش ھەققىدىكى تەشكىلاتلىرى ۋە شۇ تەشكىلاتلارنى قۇرۇش ئىشلىرى جىددىي داۋاملاشتى. مۇشۇنداق بىر ئەھۋال ئاستىدا شەرقىي تۈركىستان مىللىتىنىڭ ئازادلىق ئەركىنلىك داۋاسى ئۈچۈن خەلقئارالىق بىر ئىناۋەتلىك تەشكىلاتنىڭ لازىملىقىغا ئېھتىياج چۈشتى.
شۇ ۋاقتىدا مۇشۇ ئوتتۇزىنچى قىرىقىنچى يىللاردىكى شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىغا قاتناشقان ئەربابلارنىڭ كۆپىنچىسى ھايات شۇلار قاتناشتىمۇ؟
ئىستانبۇلدا ئېچىلغان شەرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيىغا مەملىكىتىمىزدە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى ئون ئىككىنچى نويابىردا غۇلجىدا قۇرۇلغان ئىككىنچى قېتىملىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھۆكۈمەت باش كاتىپى ئابدۇرەئۇپ مەخسۇم ھەم مىللىي قوشۇنىمىزنىڭ پولكوۋنىكى زىيا سەمەدى، ھاشىر ۋاھىدى، مىللىي قوشۇنىمىزنىڭ كاپىتانى قاتارلىق بىر قىسىم جەڭچى ئوفىتسېرلار قۇرۇلتايغا قاتناشقان بولدى. ھەتتاكى قەشقەردە ئون ئىككىنچى نويابىردىكى قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھۆكۈمىتى ئۈچۈن كۈرەش قىلغان ھەم شۇ ھۆكۈمەتنىڭ ئىشلىرىغا قاتناشقان بىزنىڭ غازىلىرىمىزدىن بارات ھاجىم ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە سەئۇدى ئەرەبىستاندا ياشايدىغان ھۈسەيىن قارى ئىسلامىيلارمۇ ئەرەبىستاندىن كېلىپ شۇ قۇرۇلتىيىمىزغا قاتناشقان بولدى.
مەزمۇنلۇق بايانلىرىڭىزغا رەھمەت ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم.
ناھايىتى خوش بولدۇم. سىزگە كۆپ رەھمەت ئېيتىمەن. ئەسسالامۇئەلەيكۇم. خوش، ئاللاغا ئامانەت.
يۇقىرىدا سىلەر تارىخىي شاھىت ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ بايانلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. ھۆرمەتلىك دوستلار، يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار. خەير خوش، بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى.